From Washington, this is VOA News. ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນ ທີ່ lao.voanews.com ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ອາດນະສັກ ຜູ້ປະກາດລາຍການກະຈາຍສຽງ ໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ທ່ານ ບລິງເກັນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງສະຫະລັດທີ່ມີຕໍ່ອາຟຣິກາ ທ່າ ມກາງວິກິດການອື່ນໆຂອງໂລກ ຕິດຕາມດ້ວຍລາຍການຊີວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນ ແລະ ຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ ແຕ່ກ່ອນອື່ນ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວພາກທີ 1 ຈາກນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາ ປະຈຳແລງວັນພະຫັດມື້ ນີ້ VOA News ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ສຳຄັນສຳລັບແລງມື້ນີ້ມີດັ່ງນີ້ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດຫາລືກ່ຽວກັບເຮືອບິນກອງທັບຂອງຣັດເຊຍຕົກໃກ້ກັບຊາຍແດນຢູເຄຣນ ມີຄຳຖາມວ່າ ສະຫະລັດສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອຢູເ ຄຣນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນຫຼືບໍ່ ແລະ ຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ດ້ານອົບພະຍົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດກັງວົນວ່າ ສົງຄາມຢູ່ໃນຢູເຄຣນກຳລັງຈະຖືກລືມ ຕໍ່ໄປຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ
ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າ ທິບສຸດາ ສະບາຍດີ ອາດນະສັກ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ອາ ຄືມື້ນີ້ເຮົາຊິເລີ່ມຕົ້ນຂ່າວເນາະ ຄືເຮົາຮູ້ວ່າ ອາ ມື້ນີ້ເນາະ ອາ ອວນ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ເພິ່ນໄດ້ເປີດກອງປະ ຊຸມສຸກເສີນຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າເຮືອບິນໂດຍສານຂອງທະຫານ ຣັດເຊຍຕົກຢູ່ບໍລິເວນຊາຍແດນຣັດເຊຍ ແລະ ຢູເຄຣນ ເຊິ່ງຣັດເຊຍເອງກະກ່າວຫາວ່າ ຢູເຄຣນເປັນຜູ້ຍິງເຮືອບິນທີ່ ອາ ບັນທຸກຜູ້ໂດຍສານ 74 ຄົນ ແລະກະຊະເລີຍຊາວຢູເຄຣນ 65 ຄົນ ຕົກຢູ່ບໍລິເວນພາກພື້ນເບລໂກຣອດ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງຣັດເຊຍທີ່ກຳລັງຮ່ວມປະຊຸມຢູ່ໃນລັດນິວຢອກມື້ນີ້ເນາະ ກະກ່າວຫາຢູ ເຄຣນວ່າ ດຳເນີນການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍ ໂດຍ ອາ ເຊິ່ງທ່ານ ເຊີເກ ລາວຣອຟ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ຊະເລີຍຊາວຢູເຄຣນຖືກພາໂຕໄປຍັງພາກພື້ນເບລໂກຣອດ ເພື່ອດຳເນີນການແລກປ່ຽນອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງມົສກູ ແລະ ກີຢິບ ແທນທີ່ຈະເປັນແນວນັ້ນ ຝ່າຍຢູເຄຣນຊ້ຳພັດຍິງລູກສອນໄຟປ້ອງກັນທາງອາກາດຈາກພາກພື້ນຄາກີບ ໂດຍແນເປົ້າໝາຍໃສ່ເຮືອບິນ ແລະ ເປັນການໂຈມຕີຢ່າງຮ້າ ຍແຮງຫຼາຍ ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສະກີ ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານກຳລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ດຳເນີນການສືບສວນລະດັບສາກົນ ທ່ານ ເຊເລັນສະກີ ກ່າວລະຫວ່າງກ່າວຄຳປາໄສ ໃນຕອນກາງຄືນວັນພຸດວ່າ ຄວາມຈິງທັງໝົດຕ້ອງມີຫຼັກຖານມາຢັ້ງຢືນ ແລະ ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ເນື່ອງຈາກວ່າເຮືອບິນຕົກຢູ່ໃນດິນແດນຂອງຣັດເຊຍນັ້ນ ແມ່ນຢູ່ເໜືອການຄວບຄຸມຂອງພວກເຮົາ ທ່າ ນ ເຊເລັນສະກີ ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍຫຼິ້ນກັບຊີວິດຂອງຊະເລີຍເສິກຊາວຢູເຄຣນ ຫຼິ້ນກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຍາດພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຫຼິ້ນກັບອາລົມຂອງປະຊາຊົນຢູ່ໃນ ສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ ອາດນະສັ ກ ໃນຂະນະທີ່ກອງກຳລັງຂອງຢູເຄຣນມີບັນຫາໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ເນື່ອງຈາກການສະໜອງລູກສອນໄຟ ແລະ ອາວຸດຍຸດໂທປະກອນອື່ນໆທີ່ຫຼຸດໜ້ອຍລົງ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນບາງຄົນໂຕ້ແ ຍ້ງວ່າ ຝ່າຍບໍລິຫານຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ສາມາດດຳເນີນການໄດ້ຫຼາຍກວ່ານີ້ ເພື່ອສະໜອງອາວຸດໃຫ້ພວກເຂົາຕື່ມອີກ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າການອະນຸມັດຈາກລັດຖະສະພາທີ່ຊັກຊ້າ ການຮ້ອງຂໍຂອງຝ່າຍບໍລິຫາ ນສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານຄັ້ງໃໝ່ທີ່ມີມູນຄ່າ 61.4 ຕື້ໂດລານັ້ນ ແມ່ນຕິດພັນກັບການຕໍ່ສູ້ລະຫວ່າງພັກການເມືອງໃນລັດຖະສະພາ ເຊິ່ງພັກຣີພັບບລິກັນໄດ້ເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວ ກັບການຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັດການຊຸດໃໝ່ ທີ່ເຄັ່ງຄັດຕໍ່ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະ ຜູ້ຂໍລີ້ໄພຢູ່ຊາຍແດນທາງພາກໃຕ້ຂອງອາເມລິກາ ແຕ່ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຢູເຄຣນບາງຄົນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ກ່ອນໜ້ານີ້ຝ່າຍບໍລິຫານຍັງໄດ້ຮັບກາ ນອະນຸມັດໃຫ້ສົ່ງອາວຸດທີ່ມີມູນຄ່າ 4.2 ຕື້ໂດລາ ໄປໃຫ້ຢູເຄຣນຈາກຄັງອາວຸດຂອງຕົນ ການຈັບໄດ້ ຖ້າບໍ່ມີຮ່າງກົດໝາຍໃໝ່ຜ່ານສະພາ ກໍບໍ່ມີເງິນມາເພີ່ມໃສ່ຄັງສະສົມອາວຸດຂອງອາເມລິກາ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີ ດມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບຄວາມພ້ອມທາງທະຫານຂອງສະຫະລັດ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງປະເທດ ໃນການຮັບມືກັບວິກິດການຢູ່ບ່ອນອື່ນ ເຊັ່ນໄຕ້ຫວັນ ທ່ານ ມາກ ແຄນຊຽນ ອະດີດຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ງົບປະມານດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດ ບອກກັບອົງການຂ່າວບລູມເບີກວ່າ ບໍ່ມີຂໍ້ກຳນົດທາງກົດໝາຍທີ່ຈະປ່ຽນແທນອຸປະກອນທີ່ຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ພັນທະມິດ ພາຍໃຕ້ອຳນາດການເບີກຈ່າຍຂອງປະທານາ ທິບໍດີ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກສະພາໃນເດືອນທັນວາປີ 2022 ທ່ານໄດ້ແນະນຳວ່າ ໃນທາງທິດສະດີແລ້ວ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສາມາດສົ່ງອາວຸດ ແລະ ຍຸດໂທປະກອນໄປໃຫ້ຢູເຄຣນໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີເງິນທຶນສ ຳຮອງ ໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ ທ່ານ ແພັດ ຣາຍເດີ ກ່າວວ່າ ກອງທັບສະຫະລັດເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຮ້າຍແຮງໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງຢູເຄຣນ ແລະ ນັ້ນແມ່ນເຫດ ແມ່ນເຫດຜົນວ່າ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ເຮັດວ ຽກຮ່ວມກັບລັດຖະສະພາ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເງິນທຶນເສີມດັ່ງກ່າວ ທິບສຸດາ
ຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ດ້ານ ຂໍອະໄພ ຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ດ້ານອົບພະຍົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື UNHCR ກ່າວວ່າ ທ່ານມີຄວາມກັງວົນວ່າສົງຄາມຢູ່ໃນຢູເຄຣນໄດ້ຖືກລືມ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວນີ້ ກຳລັງກ້າວເຂົ້າສູ່ປີທີສອ ງຂອງສົງຄາມ ນັບຕັ້ງແຕ່ການບຸກໂຈມຕີຢູເຄຣນຢ່າງເຕັມອັດຕາຂອງຣັດເຊຍ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP ຫົວໜ້າອົງການ UNHCR ທ່ານ ຟີລິບໂປ ແກຣນດີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາ ອາ ອົງການຂ່າວ AP ໃນລະຫວ່ າງການໃຫ້ສຳພາດວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະເຕືອນປະຊາຄົມນານາຊາດວ່າ ຊາວຢູເຄຣນຍັງມີຊີວິດຜ່ານເວລາແຫ່ງສົງຄາມທີ່ໂຫດຮ້າຍຢູ່ ເຖິງແມ່ນວິກິດການອື່ນໆຂອງໂລກຈະກາຍມາ ເປັນຈຸດເດັ່ນກໍຕາມ ທ່ານ ແກຣນດີ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຢູເຄຣນເປັນເວລາໜຶ່ງອາທິດ ທ່ານກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວຍັງສືບຕໍ່ນຳເອົາການທຳລາຍລ້າງມາໃຫ້ພົນລະເຮືອນ ດ້ວຍການທຳລາຍເຮືອນຊານຈ ຳນວນໜຶ່ງ ສູນສຸຂະພາບຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ສະຖານທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆບໍ່ສາມາດດຳເນີນການໄດ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆ ວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ມີຢ່າງໜ້ອຍ 9 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ອີກ 75 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນວັນພຸດວານນີ້ ຢູ່ທີ່ເມືອງຄານ ຢູນິສ ໃນຂະນະທີ່ການໂ ຈມຕີໂດຍລົດຖັງໄດ້ຖືກສູນອົບຝຶກອົບຮົມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດແຫ່ງໜຶ່ງ ບ່ອນທີ່ຊາວປາເລສໄຕນ໌ພັດຖິ່ນ 800 ຄົນໄດ້ອາໄສຢູ່ທີ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ບັນເທົາທຸກຂອງອົງການສະຫ ະປະຊາຊາດກ່າວ ມີລາຍງານວ່າ ກອງກຳລັງອິດສະຣາແອລໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ ໃນເດືອນທີ 4 ຂອງສົງຄາມກັບພວກຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປາເລສໄຕນ໌ກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງອິດສະຣ າແອລໄດ້ຕັດການເຂົ້າເຖິງໂຮງໝໍຫຼັກທາງພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາ ແລະ ເສັ້ນທາງການຫຼົບໜີທີ່ສຳຄັນສຳລັບປະຊາຊົນຫຼາຍແສນຄົນ ທີ່ຊອກຫາບ່ອນລີ້ໄພໃນເມືອງຄານ ຢູນິສ ຈາກການສູ້ຮົບຢູ່ໃນພາກກາ ງ ແລະ ພາກເໜືອຂອງເຂດກາຊາ ຊາວປາເລສໄຕນ໌ໄດ້ສາຍວິດີໂອທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວັນສີດຳພຸ່ງຂຶ້ນໄປເທິງຟ້າ ຢູ່ເທິງສູນຝຶກອົບຮົມທີ່ດຳເນີນໂດຍອົງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອອົບພ ະຍົບຊາວປາເລສໄຕນ໌ ຫຼື UNRWA ສະຫະລັດ ເຊິ່ງເປັນພັນທະມິດທີ່ສຳຄັນຂອງອິດສະຣາແອລ ໃນການເຮັດສົງຄາມຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມຮາມາສ ໄດ້ປະນາມການໂຈມຕີຄັ້ງຫຼ້າສຸດທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນເສຍຊີວິດ ໂດຍ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາເສຍໃຈຕໍ່ການໂຈມຕີສູນຝຶກອົບຮົມຄານ ຢູນິສ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນມື້ນີ້ ທິບສຸດາ
ພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣານ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີຄັ້ງໃໝ່ໃສ່ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຢູ່ບໍລິເວນອ່າວເອເດນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ລຸນຫຼັງສະຫະລັດໄດ້ທຳການໂຈມຕີກ່ ອນໜ້ານັ້ນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນໃນອັນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າເປັນການໂຈມຕີທີ່ໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງສິນຄ້າໃນຂົງເຂດທະເລແດງ ສູນບັນຊາການກອງກຳລັງສະຫະລັດ ເຊິ່ງກຳກັບການນຳການ ປະຕິບັດງານໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ກ່າວໃນຕອນແລງວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ກຳປັ່ນພິຄາດຕິດລູກສອນໄຟນຳວິຖີຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຍິງທຳລາຍລູກສອນໄຟຕໍ່ຕ້ານກຳປັ່ນ 2 ລູກ ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ກຳປັ່ນ MV Maersk Detroit ເຊິ່ງເປັນກຳປັ່ນບັນທຸກສິນຄ້າຂອງສະຫະລັດ ແລະ ດຳເນີນການຂົນສົ່ງຕູ້ຄອນເທນເນີຜ່ານອ່າວເອເດນ ລູກສອນໄຟລູກທີ 3 ໄດ້ຕົກລົງສູ່ທະເລ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຄັ້ງລ່າສຸດນີ້ບໍ່ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃດໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼື ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໃດໆຕໍ່ກຳປັ່ນຂົນສົ່ງຕູ້ຄອນເທນເນີ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກກະບົດຮູຕີຍັງບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະຢຸດເຊົາ ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ຢຸດ ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ດຳ ເນີນການປະຕິບັດງານ ຫາກມີຄວາມຈຳເປັນ ພົນຕີ Pat Ryder ເຊິ່ງເປັນໂຄສົກຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ກ່າວຕໍ່ VOA ລະຫວ່າງການໃຫ້ສຳພາດໃນວັນພຸດວານນີ້ ແລະ ກ່າວຕື່ມວ່າ ແຕ່ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້ບໍ່ແມ່ນເ ພື່ອເຮັດໃຫ້ສະຖານະການເຄັ່ງຕຶງຂຶ້ນ ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ມັນກົງກັນຂ້າມກັນ ມັນເປັນການເຮັດໃຫ້ສະຖານະການຫຼຸດຄວາມເຄັ່ງຕຶງລົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າການຂົນສົ່ງສາກົນ ແລະ ການລຳລຽງຂ ອງກຳປັ່ນສາມາດແລ່ນຜ່ານທາງຂົນສົ່ງທາງນ້ຳແຫ່ງນີ້ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ອານາສັກ
ຄະນະຜູ້ແທນຈາກທັງສອງພັກການເມືອງໃນລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ໄດ້ຢືນຢັນອີກຄັ້ງໜຶ່ງກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນຂອງປະເທດຕໍ່ໄຕ້ຫວັນ ຫຼັງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ ອີງຕາມລາຍງານຂອ ງອົງການຂ່າວ AP ການໄປຢ້ຽມຢາມຂອງຄະນະຜູ້ແທນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ສະມາຊິກສະພາຂອງສະຫະລັດເດີນທາງໄປທີ່ເກາະດັ່ງກ່າວ ນັບຕັ້ງແຕ່ພັກປະຊາທິປະໄຕກ້າວໜ້າ ທີ່ສະໜັບສະໜູນເອກະ ລາດໄດ້ຮັບໄຊຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີເປັນສະໄໝທີສາມລຽນຕິດ ຈີນຄັດຄ້ານປະທານາທິບໍດີ ຫຼາຍ ຈິງເຕ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກເປັນປະທານາທິບໍດີ ແລະ ອ້າງວ່າເກາະດັ່ງກ່າວເປັນດິນແດນຂອງ ຕົນທີ່ຈະຖືກລວມເຂົ້າກັນດ້ວຍການໃຊ້ກຳລັງຖ້າເຫັນວ່າຈຳເປັນ ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ ມາຣີໂອ ດີເອສ ບາລາດ ກ່າວວ່າ ການສະໜັບສະໜູນໄຕ້ຫວັນຂອງສະຫະລັດແມ່ນໜັກແໜ້ນ ມັນເປັນຄວາມຈິງ ແລະ ມັນແມ່ນຈາກທັງສອງພັກຮ້ອຍເປີເຊັນ ທ່ານ ບາລາດ ເຊິ່ງເປັນສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ ຈາກລັດຟລໍຣິດາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດແຄລິຟໍເນຍ ທ່ານ ອາມິ ເບຣາ ຜູ້ທີ່ກ່າວວ່ າ ທັງສອງປະເທດຈະຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ທິບສຸດາ
ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າເທັກໂນໂລຈີອາວຸດປະເພດໃດທີ່ມົສກູໂອນໄປຫາພຽງຢາງ ສະຫະລັດ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ອາດຕ້ອງໄດ້ຍົກລະດັບມາດຕະການຕ່າງໆ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນການຮັບມືກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທັງຫຼາຍຂອງເ ກົາຫຼີເໜືອ ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວ ທ່ານ ຈອນ ເຄີບີ ຜູ້ປະສານງານຮັບຜິດຊອບການສື່ສານດ້ານຍຸດທະສາດຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດກຳລັງຈັບຕາເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດແທ້ໆ ຂະນ ະທີ່ຜູ້ນຳຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ພວມສະແຫວງຫາສັກກະຍະພາບດ້ານການທະຫານຈາກປະທານາທິບໍດີຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ທ່ານ ເຄີບີ ກ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນອັງຄ ານຜ່ານມານີ້ວ່າ ຄວາມສາມາດໃນການຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມສຳພັນນີ້ຂອງທ່ານ ກິມ ແມ່ນໜ້າເປັນຫ່ວງ ແຕ່ ແຕ່ທ່າທີໃນດ້ານການປ້ອງກັນຂອງສະຫະລັດ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ຢູ່ແຫຼມເກົາຫຼີແມ່ນເໝາະສົມ ຕໍ່ຄວາມສ່ຽງນັ້ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ ເມື່ອລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານ ເຊີເກ ຊອຍກູ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເກົາຫຼີເໜືອ ພຽງຢາງກໍໄດ້ຮັດແໜ້ນສາຍສຳພັນດ້ານການທະຫານຂອງຕົນກັບ ມົສກູ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນນັບມື້ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍເພີ່ມທະວີການຂົ່ມຂູ່ຢູ່ແຫຼມເກົາຫຼີ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຽມພ້ອມເພື່ອເຂົ້າຍຶດຄອງເກົາຫຼີໃຕ້ຖ້າຫາກສົງຄາມເກີດຂຶ້ນ ອານາສັກ ສະຫະລັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເກົາຫຼີເ ໜືອ ລະເວັ້ນຈາກການເອົາມາດຕະການທີ່ພາໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ ທຸ່ນທ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ກັບຄືນເຂົ້າສູ່ການພົວພັນທາງດ້ານການທູດ ຫຼັງຈາກເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີຫຼາຍໆລູກ ອອກໃສ່ທະເລນອ ກເຂດແຄມຝັ່ງກ້ຳຕາເວັນຕົກຂອງຕົນໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດວານນີ້ ພວກເຮົາພົບວ່າ ການກະທຳເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນອັນຕະລາຍທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ຮອງໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ວີແດນ ພາເທວ ກ່າວຕໍ່ວີ ໂອເອ ໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນໃນວັນພຸດວານນີ້ ຂະນະທີ່ບໍ່ຍອມໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຊັ່ງຊາຕີລາຄາຂອງສະຫະລັດ ເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ການຍິງລູກສອນໄຟເທື່ອ ຫຼ້າສຸດ ມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ຫຼັງຈາກພຽງຢາງໄດ້ທົດລອງລູກສອນໄຟລັດສະໝີປານກາງ ທີ່ໃຊ້ເຊື້ອໄຟແຂງ ທີ່ສາມາດຕິດຕັ້ງຫົວລະເບີດທີ່ໄວກວ່າສຽງ ອອກໄປຍັງເຂດນ່ານນ້ຳລະຫວ່າງແຫຼມເກົາຫຼີ ແລະ ປະ ເທດຍີ່ປຸ່ນ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເປັນປໍລະປັກຕໍ່ ສປປ ເກົາຫຼີ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ເປີດກວ້າງທາງດ້ານການທູດ ໂດຍປາສະຈາກການຕັ້ງເງື່ອນໄຂລ່ວງໜ້າ ທ່ານ ພາເທລ ກ່າວຕື່ມ ພວກເຮົາໝາຍເຖິງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນເກົາຫຼີ ເຊິ່ງເປັນຊື່ທາງການຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຜູ້ນຳຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ຕ້ອງຕິເກົາຫຼີໃຕ້ຢ່າງແຮງ ໂດຍກ່າວເຖິງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສອງເກົ າຫຼີວ່າ ເປັນຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດທີ່ເປັນປໍລະປັກຕໍ່ກັນ ແລະ ກັນ ນັ້ນແມ່ນຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 1 ກະລຸນາຕິດຕາມຂ່າວພາກທີ 2 ຂອງພວກເຮົາໄດ້ກ່ອນປິດທ້າຍລາຍການ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງ ຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸວີໂອເອ ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນ ຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ກຳລັງຈັດການເຈລະ ຈາໃນວັນອັງຄານ ແລະ ວັນພຸດທີ່ຜ່ານມານີ້ ຢູ່ທີ່ໄນຈີເຣຍ ເຊິ່ງເປັນປະເທດທີ່ໃຫຍ່ສຸດ ໂດຍຈຳນວນປະຊາກອນ ແລະ ເສດຖະກິດ ໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງທະເລຊາຍຊາຮາຣາຂອງອາຟຣິກາ ການຢ້ຽມຢາມຂ ອງທ່ານຢູ່ທະວີບແຫ່ງນີ້ ມີຂຶ້ນທ່າມກາງຄວາມເປັນຫ່ວງຫຼາຍຢ່າງ ກ່ຽວກັບສະຖຽນລະພາບໃນຂົງເຂດຊາແຮລຂອງອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ຫຼັງຈາກເກີດການກໍ່ລັດຖະປະຫານຢູ່ໃນມາລີ ເບີ ເບີກີນາ ຊາຟາ ຟາໂຊ ກີເນຍ ແລະ ໄນເຈີ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2020 ຊິນດີ ເຊນ ນັກຂ່າວອາວຸໂສດ້ານການທູດຂອງວີໂອເອ ມີລາຍງານ ເຊິ່ງໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີຂອງໄນຈີເຣຍ ທ່ານ ໂບລາ ທີນູບູ ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ແລະ ໄດ້ຍົກຍ້ອງການນຳພາປະເທດຂອງທ່ານ ແຕ່ໄດ້ກ່າວວ່ າ ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມລັບທີ່ວ່າ ມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ເພື່ອທີ່ຈະປົດລັອກທ່າແຮງຂອງອາຟຣິກາ ໃນລະບອບປະຊາທິປະໄຕທີ່ໃຫຍ່ສຸດໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ Tackling corruption making it easier for foreign companies to repatriate capital ທ່ານ ແ ອນໂທນີ ບລິງເກັນ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເວົ້າວ່າ ການຮັບມືກັບເລື່ອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນສຳລັບບໍລິສັດທັງຫຼາຍຂອງຕ່າງປະເທດ ທີ່ຈະສົ່ງທຶນກັບຄືນມາ ສິ່ງທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ຈະດຶ ງການຫັນປ່ຽນເຂົ້າມາໃນທິດທາງຂອງປະເທດ ແລະ ດຶງການລົງທຶນເຂົ້າມາເພື່ອໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງໂດຍກົງ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າປະທານາທິບໍດີ ທີນູບູ ໄດ້ສຸມໃສ່ຄວາມທ້າທາຍທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ພວກ ເຮົາຍັງຍິນດີນຳການປະຕິຮູບດ້ານເສດຖະກິດທີ່ໜັກແໜ້ນຂອງທ່ານ ເພື່ອລວບລວມສະກຸນເງິນ ແລະ ເງິນອຸດໜູນສຳລັບນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟເຂົ້າກັນ ທ່ານ ບລິງເກັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ປຶກສາຫາລືເລື່ອງການກໍ່ ລັດຖະປະຫານໃນເດືອນກໍລະກົດ ໂດຍຄະນະທະຫານໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ໄນເຈີ We also discussed challenges to democracy and security in West Africa. Uh, we very much ທ່ານ ບລິງເກັນ ເວົ້າວ່າ ພວກເຮົາຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືຄວາມທ້າທາຍຕໍ່ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ພວກເຮົາຂອບອົກຂອບໃຈຢ່າງຍິ່ງ ຕໍ່ການນຳພາຂອງໄນຈີເຣຍໃນ ກຸ່ມ ECOWAS ເພື່ອພະຍາຍາມ ແລະ ນຳເອົາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງດ້ານລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕກັບຄືນມາສູ່ໄນເຈີ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຖືກລົບກວນ ທ່ານ ບລິງເກັນ ໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງໄນຈີເຣຍ ຈາກກົດດີວົວ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີຂອງກົດດີວົວ ທ່ານ ອາລາຊານ ວັດຕາຣາ ແລະ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບຄວາມທ້າທາຍຕ່າງໆ ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງໃນຂົງເຂດ We appreciate particularly the leadership ທ່ານ ບລິງເກັນ ເວົ້າວ່າ ພວກເຮົາຂອບອົກຂອບໃຈໂດຍສະເພາະການນຳພາທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຕໍ່ຕ້ານລັດທິຫົວຮຸນແຮງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງໂດຍກົດດີວົວ ທ່ານ ບລິງເກັນ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ຄັ້ງນີ້ເປັນການເດີນ ທາງມາໄນຈີເຣຍເປັນຄັ້ງທີສາມ ໃນຖານະເປັນນັກການທູດຂັ້ນສູງຂອງສະຫະລັດ ລວມທັງການຢ້ຽມຢາມແບບທາງໄກໃນລະຫວ່າງຫຼາຍມື້ຂອງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ກ່ອນໜ້ານີ້ ນັກຊ່ຽວຊານຄົນໜຶ່ງໄດ້ກ່ າວຕໍ່ VOA ວ່າ ຄວາມໝັ້ນໝາຍດ້ານການທູດຂອງລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ຕໍ່ອາຟຣິກາແມ່ນໂດດເດັ່ນຫຼາຍ ທ່ານ ແທຣີ ມັກຄູລີ ທີ່ປຶກສາອາວຸໂສຢູ່ສະຖາບັນດ້ານສັນຕິພາບຂອງສະຫະລັດ ແລະ ເປັນອະດີດເອກອັກ ຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳກົດດີວົວ ກ່າວຕໍ່ VOA ວ່າ You know, I've been working in and on Africa since 1985. ທ່ານຮູ້ດີ ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍເຮັດວຽກຢູ່ໃນ ແລະ ກ່ຽວກັບອາຟຣິກາຕັ້ງແຕ່ປີ 1985 ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເຫັນການເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ທະວີບແຫ່ງນີ້ໂດຍລັດຖະບານສະຫະລັດຫຼາຍປານນີ້ແທ້ໆໃດ ເຊິ່ງຂ້າພະເຈົ້າຄິດ ວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ດີຫຼາຍ ເປັນສັນຍານຂອງການພົວພັນທີ່ດີຍິ່ງ ໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ທ່ານ ບລິງເກັນ ໄດ້ເລີ່ມອອກເດີນທາງດ້ວຍການຢຸດແວ່ປະເທດເກາະ ເຄບເວີດີ ໃນເຂດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ທີ່ເປັນຄູ່ພ າຄີຂອງສະຫະລັດມາຍາວນານ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA
ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຫຼາຍສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ ໃນເລື່ອງຂອງອາຊີບການງານ ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳ ທີ່ໄດ້ນຳພວກເຮົາໄປສູ່ຈຸດກຳເນີດທີ່ເປັນພື້ນຖານຂອງຕົນ ພ້ອມທັງເຮັ ດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈຄວາມຄິດ ແລະ ທັດສະນະຂອງຄົນອື່ນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລ້ວເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຈຶ່ງຈະນຳເອົາຫຼາຍໆຄົນມາຮ່ວມເຂົ້າກັນ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນນຳກັນໄດ້ ທິບສຸດາ ມີໂອກາດ ໄດ້ໂອ້ລົມກັບ ອະໂນໄທ ປະສົມສີ ກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ແລະ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ໄດ້ ເອົາຕຳ ພາສາລາວ ນັ້ນແມ່ນສຽງຂອງ ອະໂນໄທ ປະສົມສີ ອາຍຸ 32 ປີ ຜູ້ເຮັດໜ້າທີ່ຮັບລາຊະການ ຕຳຫຼວດຢູ່ທີ່ນະຄອນ Anchorage ລັດອາລາສກາ ເປັນຜູ້ທີ່ມັກໃຊ້ເວລາວ່າງຈາກການເຮັດວຽກ ດ້ວຍການສ້າງຄວາມບັນເທີງຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມ Facebook ຫຼື YouTube ເຊິ່ງລາວຕ້ອງການສ້າງຄວາມມ່ວນຊື່ນໃນລັກສະນະຂອງການເວົ້າ ເລື່ອງຕະຫຼົກ ແລະ ສຳນຽງສຽງທ້ອງຖິ່ນກຳເນີດຂອງບັນພະບຸລຸດທີ່ເປັນເອກະລັກ ລາວກ່າວວ່າ ຢາກສ້າງແພລັດຟອມດັ່ງກ່າວນີ້ຂຶ້ນມາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນລາວທີ່ຢູ່ທົ່ວຂົງເຂດເຂົ້າມາຫາກັນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຄົນລາວທີ່ອາໄສຢູ່ໃນສະຫະລັດ ດັ່ງທີ່ລາວກ່າວໃຫ້ຟັງດັ່ງນີ້ ຂ້ານ້ອຍຈະໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍນີ້ໃນເວລາວ່າງ ແລະ ຂ້ານ້ອຍກໍຕ້ອງການສ້າງສິ່ງທີ່ດີໃນຊຸມຊົນຂອງຂ້ານ້ອຍ ຂ້ານ້ອຍເລີຍຄິດອອກວ່າຂ້ ານ້ອຍຢາກເຮັດອັນນັ້ນ ແລະ ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເປັນວັດທະນະທຳ ແລະ ກໍສ້າງເວທີການສະແດງອອກມາໃນລັກສະນະດັ່ງກ່າວ ນອກນັ້ນ ຂ້ານ້ອຍກໍຍັງຢາກເປັນຕົວແທນຂອງຄົນໃນບຸກຄະລິກທີ່ເປັນບວກ ແລະ ນ ຳໄປສູ່ທາງໃດໜຶ່ງທີ່ແນ່ນອນ ມັນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ຈະເຮັດແບບນັ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າຖ້າພວກເຮົາຄິດກ່ຽວກັບສິ່ງນັ້ນ ຢູ່ສະຫະລັດມີຄົນລາວ 300,000 ຄົນ ແມ່ນເທົ່າກັບໜຶ່ງເມືອງ ຄັນຄົນລາວເຂົ້າມານຳກັນ ຄືເຮົາເຂົ້າ ມາລວມກັນ ແລະ ພວກເຮົາສະແດງສຽງຮ່ວມກັນ ພວກເຮົາກໍສະແດງພະລັງຂອງການອອກສຽງນຳກັນ ພວກເຮົາຊິສາມາດສ້າງປະໂຫຍດໄລຍະຍາວໃຫ້ພວກເຮົາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາດີຂຶ້ ນໃນອະນາຄົດ ແນວໃດກໍດີ ເນື່ອງຈາກຢູ່ໃນສະຫະລັດມີຄົນຫຼາຍເຊື້ອຊາດ ແລະ ຫຼາຍວັດທະນະທຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນອາໄສຢູ່ ດັ່ງນັ້ນ ໃນຖານະທີ່ຈອນເປັນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ກໍຄືເອເຊຍອາເມຣິກັນຜູ້ ໜຸ່ມນ້ອຍ ລາວຢາກໃຫ້ຄົນເຂົ້າໃຈວັດທະນະທຳຂອງກັນແລະກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນເລື່ອງຂອງຄວາມແບ່ງແຍກລະຫວ່າງຄວາມແຕກຕ່າງ ສະນັ້ນ ໃນຖານະທີ່ເຮັດວຽກກັບຄົນທີ່ມີບັນຫາທາງຄວາ ມຄິດ ຈອນເອງມອງວ່າມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຂອງຄວາມແຕກຕ່າງທາງພື້ນຖານ ແຕ່ມັນແມ່ນມຸມມອງທີ່ເປັນສ່ວນໂຕຂອງບຸກຄົນເອງ ຈອນເຮັດວຽກກັບບຸກຄົນທີ່ມີບັນຫາທາງດ້ານສະໝອງ ເຊິ່ງລາວມີຄວາມສົ ນໃຈໃນດ້ານນີ້ມາແຕ່ຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍ ເມື່ອສຳເລັດໜ້າທີ່ຈາກການເປັນທະຫານ ລາວກໍມີໂອກາດມາເຮັດວຽກສ່ວນໃຫຍ່ໃນໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວນີ້ ຄຽງຄູ່ກັບການເຮັດໜ້າທີ່ຫຼັກທີ່ເປັນຕຳຫຼວດປະຈຳເມືອງ Anchorage ເ ຊິ່ງລາວກ່າວໃຫ້ຟັງວ່າ ຕອນຂ້ານ້ອຍນ້ອຍ I've always been interested in ສະໝອງ After I got out of the military ຕອນຂ້ານ້ອຍຍັງນ້ອຍ ຂ້ານ້ອຍມີຄວາມສົນໃຈທາງດ້ານສະໝອງ ຫຼັງຈາກອອກຈາກຮັບໃຊ້ລາຊະການທະຫານ ຂ້ານ້ອຍກໍໄປເຮັດວຽ ກຢູ່ Residential Treatment ມັນເປັນ Facility ທຳອິດຂ້ານ້ອຍເຮັດວຽກນຳເດັກນ້ອຍທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນມາໃນຄອບຄົວທີ່ຖືກປະຕິບັດນຳດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຖືກກະທຳແບບບໍ່ດີ ແລະ ເຂົາເຈົ້າກໍມີພຶດຕິກຳທີ່ມີລັກສະນະທີ່ມີບັນຫາຫັ້ນເນາະ ແລ້ວຈາກນັ້ນ ຂ້ານ້ອຍກໍໄປເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງໝໍຂອງລັດ ທ້າວຈອນກໍເປັນດັ່ງຄົນໜຸ່ມລຸ້ນໃໝ່ທົ່ວໄປທີ່ມີແນວຄິດເປີດກວ້າງ ລາວກ່າວວ່າ ບາງຄັ້ງມັນກໍເປັນໄປໄດ້ຍາກທີ່ຈະນຳເອົາຫຼາຍໆຄົນມາເຂົ້າໃຈໃນບັ ນຫາໃດໜຶ່ງສະເພາະ ສະນັ້ນ ທາງດຽວທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຊື່ອມກັນໄດ້ກໍຄື ຄວາມບັນເທີງໃນສື່ສັງຄົມ ເພາະໂລກທຸກມື້ນີ້ມັນເຊື່ອມຕໍ່ກັນດ້ວຍສື່ສັງຄົມ ດັ່ງທີ່ລາວຕອບຄຳຖາມໃນບົດສົນທະນາໜຶ່ງທີ່ວ່າ ໃນຖານະ ທີ່ຈອນເປັນຄົນລາວອາເມຣິກັນລຸ້ນໃໝ່ ຈອນຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງວັດທະນະທຳ ສັງຄົມ ແລະ ການເມືອງເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຄົນລາວ ແລະ ຄົນອາເມຣິກັນໄດ້ແນວໃດ ເຊິ່ງຈອນກໍຕອບວ່າ It's a really good, that's a really good question because ຄົນ a to organize better ນຳກັນກ່ອນ ເປັນຄຳຖາມທີ່ດີຫຼາຍ ເພາະວ່າພວກເຮົານີ້ຕ້ອງຈັດລະບຽບໃຫ້ດີນຳກັນຊະກ່ອນ ພວກເຮົາຕ້ອງສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນຊະກ່ອນ ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ເຫັນຄວາ ມແຕກຕ່າງໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ ໃນວັດທະນະທຳທັງໝົດຢູ່ໃນອາເມຣິກາ ເຊິ່ງໃນຄວາມໝາຍຂອງຂ້ານ້ອຍກໍຄື ຕ້ອງໃຫ້ມີອົງການຂອງຄົນລາວໃດໜຶ່ງທີ່ແນ່ນອນ ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງມີການເຊື່ອມໂ ຍງກັນໃນທົ່ວສະຫະລັດ ເຊິ່ງມັນເປັນສິ່ງງ່າຍໆ ຫຼາຍສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຄົນລາວແມ່ນ ແມ່ນເກີດຈາກການຫຼຸດລະດັບຂອງຊຸມຊົນລະຫວ່າງລັດນຳກັນ ແຕ່ຖ້າພວກເຮົາຮັກຈັດກົດເກນໃນແຕ່ລະເມືອງ ແຕ່ລະລັ ດ ໃຫ້ມີການເຊື່ອມໂຍງກັນໃນທົ່ວສະຫະລັດ ແລ້ວກໍໃຫ້ພວກເຂົາມີການຕິດຕໍ່ສື່ສານເຊິ່ງກັນແລະກັນ ຈອນຍັງກ່າວອີກວ່າ ໃນຖານະ ແລະ ບົດບາດຂອງລາວໃນທຸກໆມື້ນີ້ ລາວຫວັງວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດທີ່ດີຫຼ າຍຕໍ່ຄົນໜຸ່ມ ໂດຍສະເພາະຄົນລາວຢູ່ໃນສະຫະລັດທີ່ມີປະມານ 300,000 ຄົນ ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນສິ່ງທີ່ຕົນສ້າງຂຶ້ນມາ ເພື່ອນຳອອກໄປຮຽນຮູ້ ແລະ ພິຈາລະນາເຖິງຄວາມເໝາະສົມ ວ່າຈະຮັບເອົາມາເພື່ ອສຶກສາ ແລະ ສ້າງປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະ ສັງຄົມຕໍ່ໄປແນວໃດ ທິບສຸດາ VOA
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນສຳລັບແລງມື້ອື່ນ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ລາວມີສັກກະຍະພາບສູງທີ່ຈະພັດທະນາໃຫ້ເປັນສູນກາງການຜະລິດພະລັງງານສະອາດໃ ນອາຊຽນ ແຕ່ວ່າຈະຕ້ອງເພິ່ງພາຈີນໃນທຸກດ້ານ ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນການເພິ່ງພາທາງດ້ານການເງິນ ເທັກນິກ ແລະ ບຸກຄະລາກອນນັ້ນ ກະລຸນາຕິດຕາມຮັບຟັງ ແລະ ກ່ອນຈາກກັນໄປໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຂໍເຊີ ນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ
ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ອາດຈະປ່ອຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດໃນມູນຄ່າ 600 ຕື້ໂດລາສຳລັບຢູເຄຣນ ອິສຣາແອລ ແລະ ໄຕ້ຫວັນ ໃນຂະນະທີ່ອອກກົດເຂັ້ມງວດຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອຄວບຄຸມຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ແ ລະ ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງຈາກທັງສອງພັກການເມືອງ ພາກັນຂຸ້ນຂ້ຽວດຳເນີນງານມາໄດ້ຫຼາຍເດືອນແລ້ວນັ້ນ ພວມໄດ້ຮັບການຂົ່ມຂູ່ວ່າຈະຖືກທັບມ້າງໂດຍອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໂດຍໄດ້ ຮັບການໜູນຫຼັງຈາກບັນດາຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດທີ່ພິຈາລະນາວ່າ ເລື່ອງຄົນເຂົ້າເມືອງແມ່ນບັນຫາທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງປີ 2024 ທ່ານທຣຳຈຶ່ງຊະນະການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນທີ່ລັດນິວແຮມເຊີໃນວັນ ອັງຄານແລ້ວນີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢູ່ທີ່ລັດໄອໂອວາໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ພວກເຂົາເວົ້າຖືກຕ້ອງແລ້ວ ເລື່ອງຄົນເຂົ້າເມືອງແມ່ນບັນຫາໃຫຍ່ ທ່ານທຣຳກ່າວໃນຄຳປາໄສສະຫຼອງໄຊຊະນະເມື່ອວັນອັງຄ ານຜ່ານມາ ແລະ ພວກເຮົາມີຜູ້ຄົນເປັນລ້ານໆຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ພວກເຂົາມາຈາກຄຸກ ແລະ ພວກເຂົາມາຈາກໂຮງໝໍໂລກຈິດ ທ່ານກ່າວຕື່ມໂດຍປາສະຈາກການສ ະໜອງລາຍລະອຽດໃດໆ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃນການກ່າວອ້າງຂອງທ່ານ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ໃຊ້ພາສາຕໍ່ຕ້ານຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມໂກດແຄ້ນໃນການໂຄສະນາຫາສຽງ ລວມທັງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ແມ່ນເປັນພິດ ຢາພິດຕໍ່ເສັ້ນເລືອດໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາ ການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະດັ່ງກ່າວ ມີທ່າທາງວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ສະໝັກເພື່ອໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ທີ່ມີຄະແນນນຳໜ້າທ່ານນີ້ ມີຄວ າມກ້າຫານຕື່ມຂຶ້ນ ໃນການໃຊ້ຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຂອງທ່ານ ສຳລັບກົດດັນບັນດາສະມາຊິກສະພາ ພັກຂອງທ່ານ ບໍ່ໃຫ້ມີການປະນີປະນອມກ່ຽວກັບເລື່ອງຄົນເຂົ້າເມືອງ ອາດນະສັກ ຍານອະວະກາດ Moon Sniper ຂອ ງຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ລົງຈອດຢູ່ປະມານ 55 ແມັດຈາກເປົ້າໝາຍຂອງຕົນ ຊຶ່ງອົງການອະວະກາດຂອງປະເທດໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຂະນະທີ່ຕົນໄດ້ເຜີຍແຜ່ຮູບພາບຕ່າງໆ ຈາກພາລະກິດດັ່ງກ່າວເປັນຄັ້ງທຳອິດ ອີງ ຕາມອົງການຂ່າວ AFP ຍານອະວະກາດບໍ່ມີຄົນຂັບ ເພື່ອສຳຫຼວດດວງເດືອນທີ່ສະຫຼາດ ຫຼື SLIM ທີ່ເອີ້ນວ່າ Moon Sniper ສຳລັບເທັກໂນໂລຈີທີ່ແມ່ນຢຳ ມີເປົ້າໝາຍບິນລົງຈອດພາຍໃນ 100 ແມັດ ຂອງຈຸດລົງຈອດທີ່ສະເພາະເຈາ ະຈົງ ອັນນັ້ນເປັນຄວາມແມ່ນຢຳຫຼາຍກວ່າເຂດລົງຈອດປົກກະຕິຫຼາຍກິໂລແມັດ ຍານອະວະກາດສຳຫຼວດ SLIM ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການລົງຈອດທີ່ແມ່ນຢຳແບບນຸ້ມນວນ ຈຸດລົງ ລົງຈອດນັ້ນ ໄດ້ຖືກຢັ້ງຢືນຢູ່ ທີ່ 55 ແມັດ ໄກຈາກຈຸດເປົ້າໝາຍ ອົງການອະວະກາດ JAXA ໄດ້ກ່າວ ການລົງຈອດເທິງດວງເດືອນແບບຄ່ອຍໆ ຂອງວັນເສົາແລ້ວນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຍີ່ປຸ່ນເປັນປະເທດທີ 5 ທີ່ບັນລຸພາລະກິດນີ້ ຕາມຫຼັງສະຫະລັດ ສະຫະພ າບໂຊຫວຽດ ຈີນ ແລະ ອິນເດຍ ຈົບຂ່າວ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ້າພະເຈົ້າ ອາດນະສັກ ພ້ອມດ້ວຍໄພສານ ຜູ້ກຳກັບການອອກອາກາດ ແລະ ຄະນະສະຖານີວິທະຍຸ VOA ຂໍອຳລາບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃ ນເວລາ 7 ໂມງ 30 ຫາ 8 ໂມງແລງຂອງມື້ອື່ນ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1575 ກິໂລເຮີດ ເຊິ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນ ທີ່